ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສຳລັບຊາວອອສເຕຣເລຍເກືອບ 2,000 ຄົນ ທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນການລໍຖ້າປ່ຽນອະໄວຍະວະ ໃນເວລານີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຕາຍ ໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງຂັດຂວາງໂອກາດຂອງພວ ກເຂົາໃນການລອດຊີວິດ ດ້ວຍການຫຼຸດລົງ 25% ຂອງການບໍລິຈາກ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະບາດ ບໍລິຈາກຊີວິດ ຫຼື Donate Life ກຳລັງພະຍາຍາມປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍຈົດທະບຽ ນເປັນຜູ້ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະຫຼາຍຂຶ້ນ Emma Callaway ມີລາຍລະອຽດ ຂະນະທີ່ Trinh Jones ມາຮອດບ້ານຈາກການເຮັດວຽກ ລູກສາວແຝດຂອງລາວອາຍຸ 9 ປີ Vivian ແລະ Sunny ແລະ Jasmine ອາຍຸ 5 ປີ ມີຄວາມດີໃຈສະເໝີຕອນລາວກັບບ້ານ ສຳລັ ບຄອບຄົວຫ້າຄົນທີ່ Melbourne ຊີວິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ລະຫວ່າງການຝຶກພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການຝຶກ Gymnastics ແລະ Lacrosse ປະຈຳປະເທດ Sunny ແລະ Vivian ແມ່ນແຍກກັນບໍ່ອອກ The weeks after we got back home, I was like ຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາກັບມາຮອດ ບ້ານ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ານາງຈະຕ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກວ່າລາວເຫຼືອງ ເປັນຄົນຂີ້ໄຫ້ ຈ່ອຍກວ່າປົກກະຕິ ບໍ່ມັກມ່ວນ ເມື່ອທຽບກັບ Vivian ຝາແຝດຂອງນາງ ຕອນອາຍຸພຽງແຕ່ 6 ອາທິດ Sunny ກໍໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ ຕັບທີ່ຫາຍາກ Trinh ແລະ ມີນັກ ເມຍຂອງລາວໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ Sunny ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເພື່ອຈະຢູ່ລອດ
ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ທ່ານຮູ້ບໍ່ ທ່ານເລີ່ມຮຽນຮູ້ຈາກ Doctor Google ແລະ ລົມກັບຜູ້ຄົນ Biliary Atresia ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ Biliary Atresia ເປັນພະຍາດໃນໄວເດັກຂອງຕັບ ທີ່ເກີດຈາກທໍ່ນ້ຳບີທໍ່ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ແຄບຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຕັນ ຫຼື ບໍ່ ມີເລີຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະ ມັນເປັນສາເຫດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບການຜ່າຕັດຕັບໃນບັນດາເດັກນ້ອຍໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ Sunny ໄດ້ຮັບການຜ່າ ຕັດຕັບຄັ້ງທຳອິດຂອງນາງ ທີ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 2 ປີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ການປ່ຽນອະໄວຍະວະເທື່ອທຳອິດຂອງນາງໄດ້ລົ້ມເຫຼວ ແລະ Sunny ກໍໄດ້ຖືກນຳມາລົງຊື່ໃນການລໍຖ້າອະໄວຍະວະອີກເທື່ອໜຶ່ງ The first time around ໃນເທື່ອທຳອິດ ບາງທີມີເວລາທີ່ຈະຈັດການກັບມັນ ແລະ ພວກເຮົາກໍຈະພົບກັບຊ່ວງເວລາທີ່ສົມບູນແບບ ຜູ້ບໍລິຈາກທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ຈັດຕໍ່ແຖວທໍ່ນ້ຳບີທັງໝົດ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ ເປັນເວລາ 3 ອາ ທິດກ່ອນວັນເກີດປີທີ 3 ຂອງລາວ ເມື່ອໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ມາຮອດ
ໂຊກດີສຳລັບພວກເຮົາ ມີອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃນໄລຍະ 3 ອາທິດນັ້ນ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດ Sunny ນັ້ນແມ່ນໂຊກດີຫຼາຍ ສິ່ງທີ່ຕອນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດສຳລັບ Sunny ແຕ່ຍັງເປັນເກມລໍຖ້ າສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນລາຍຊື່ການລໍຖ້າ ແລະ ໂອກາດສຳລັບການປ່ຽນອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຈຳກັດຕື່ມອີກ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ ການຂາດເຂີນພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ຈຳ ນວນຫຼາຍ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລຜູ້ປ່ວຍໜັກຂອງໂຮງໝໍ Liverpool ທ່ານ Ramanathan Lakshmana ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ ແມ່ນມາຈ າກຂໍ້ຈຳກັດຂອງການເດີນທາງລະຫວ່າງລັດ ໃນການບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ ພວກເຮົາຕ້ອງມີທີມງານຈາກທົ່ວລັດ ແລະ ລະຫວ່າງລັດ ເພື່ອຈະມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະບວນການນີ້ ຊຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບການ ເດີນທາງພາຍໃນປະເທດທີ່ຖືກຢັບຢັ້ງ ໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການບໍລິຈາກອະໄວຍະວະໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 25% ແລະ ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນອະໄວຍະວະກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ 19% ສາດສະດາຈານ Helen Opdam ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການແພດແຫ່ງຊາດຂອງໜ່ວຍງານປ່ຽນອະໄວຍະວະ ກ່າວວ່າ ບໍ່ເຄີຍມີເວລາທີ່ສຳຄັນກວ່ານີ້ທີ່ຈະລົງທະບຽນບໍລິຈາກອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ Registering is really important. ການຈົດທະບຽນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນຕໍ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ ການເປັນຜູ້ບໍລິຈາກນັ້ນ ຜູ້ຄົນຈຳເປັນຈະຕ້ອງ ຕາຍໃນໂຮງໝໍ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ອຍຫາຍໃຈ ມີພຽງປະມານ 2% ຂອງຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ກົງຕາມຂໍ້ກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງການການຜ່າຕັ ດປ່ຽນອະໄວຍະວະໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຫຼາຍກວ່າທ່ານເປັນຜູ້ບໍລິຈາກໃນບັ້ນປາຍຊີວິດຂອງທ່ານ ເຮົາທຸກຄົນມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຕ້ອງການການຜ່າຕັດປ່ຽນອະໄວຍະວະຫຼາຍກວ່າການເປັນຜູ້ບໍລິຈາກ ສະນັ້ ນມັນຈຶ່ງສຳຄັນແທ້ໆ ຖ້າເຮົາຢາກເຂົ້າເຖິງການປ່ຽນອະໄວຍະວະສຳລັບຕົວເຮົາເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ເຮົາຈະຕ້ອງເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຜູ້ບໍລິຈາກຄືກັນ
ການທີ່ມີຄົນຮັກຢູ່ໃນລາຍຊື່ການລໍຖ້າການປ່ຽນອະໄວຍະວະ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍດີກັບ Ikram Ahmed ອາຍຸ 21 ປີ ໂຮເຊນ ນ້ອງຊາຍຂອງອີກຣາມ ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ 4 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນອະໄວຍະວະ ແລະ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງລາວນຳ ສຳລັບຄອບຄົວ 10 ຄົນທີ່ອາໄສໃນເມືອງ Melbourne ການລໍຄອຍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍໂທລະສັບໃນຕອນເຊົ້າ ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ພຽງແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍຕື່ນ ຂຶ້ນມາຍ້ອນສຽງຮ້ອງອັນດັງຂອງແມ່ຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍໄດ້ແລ່ນໄປຫາລາວ ຂ້ອຍຄິດວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລາວໄດ້ແລ່ນໄປຫາຫ້ອງຂອງໂຮເຊນ ແລະ ພະຍາຍາມປຸກໃຫ້ລາວຕື່ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈ ນວ່າບອກໃຫ້ໂຮເຊນຮູ້ວ່າລາວກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ສະນັ້ນ ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນຄືກັນກັບວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮ້ອງອອກມາດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາ ມດີໃຈທີ່ສຸດ
ຫຼັງຈາກໄດ້ເຫັນນ້ອງຊາຍຂອງລາວໃຊ້ຊີວິດໃນການເຕີບໃຫຍ່ດ້ວຍການທ່ຽວເຂົ້າທ່ຽວອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວ ບັດນີ້ Ikram ເຮັດຫຼາຍກວ່າການຈົດທະບຽນເພື່ອຈ່າຍໄປຂ້າງໜ້າ ຫຼືວ່າ pay it forward ປັດຈຸບັນນີ້ໃນສົກກາ ນຮຽນສຸດທ້າຍຂອງນາງທີ່ກຳລັງຮຽນເປັນນາງພະຍາບານ ນາງ Ikram ກ່າວວ່າແມ່ນພະຍາບານຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງນ້ອງຊາຍລາວເປັນຜູ້ດົນໃຈນາງ
ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຢາກຈະເຮັດບາງຢ່າງສຳລັບຊາວອອສເຕຣເລຍທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເພື່ອນ້ອງຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຊ່ອຍຄອບຄົວອື່ນໆ ໃນແບບດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະຄວາມ ຈິງແລ້ວມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ ຮູ້ວ່າລາວມີທີມງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການດູແລລາວ ເບິ່ງແຍງລາວ ແລະ ຊ່ວຍລາວ ຕະຫຼອດຂະບວນການທັງ ໝົດນີ້
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຊາວອອສເຕຣເລຍເກືອບ 2,000 ຄົນ ທີ່ລໍຖ້າໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນອະໄວຍະວະ Donate Life ກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍ 100,000 ຄົນ ໃຊ້ເວລາ 1 ນາທີ ໃນການລົງທະບ ຽນບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ ສຳລັບ Trent ແລະ Ikram ມັນເປັນ 1 ນາທີທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຕະຫຼອດຊີວິດ ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຮູ້ວ່າ ນັ້ນແມ່ນການໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ຊັນນີ
ການຈົດທະບຽນຂອງທ່ານໃນຖານະຜູ້ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ ຫຼື ແພຈຸລັງ ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ເຊັ່ນດຽວກັບນ້ອງຊາຍຂອງ ຂ້ອຍ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມສຸກອັນລຽບງ່າຍຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ເອັມມາ ເຄລາເວ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook